ໃນໄລຍະສອງປີເຄິ່ງ ເຊິ່ງກໍຄືແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2021 ຫາ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ມີແຮງງານລາວທີ່ຂຶ້ນທະບຽນເພື່ອຢາກຊອກວຽກເຮັດຢູ່ໄທ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼາຍເຖິງ 97,300 ກວ່າຄົນ ໃນນັ້ນມີຍິງ 51,000 ກວ່າຄົນ ແລະ ໄດ້ ຖືກຮັບໄປເຮັດວຽກແລ້ວ ເກືອບຮອດ 91,000 ຄົນ ເຊິ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ຂະແໜງບໍລິການຫຼາຍກວ່າໝູ່ ຄື 43,300 ກວ່າຄົນ ຮອງລົງມາແມ່ນໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ ເກືອບຮອດ 37,300 ຄົນ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນຢູ່ຂະແໜງກະສິກຳ ອີງຕາມ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສ່ວນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະ 21 ແຫ່ງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລາວນັ້ນ ແມ່ນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ເກືອບຮອດ 64,000 ຄົນ ໃນນັ້ນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງແ ມ່ນແຮງງານລາວ ເຊິ່ງມີ 33,000 ກວ່າຄົນ ຖືວ່າເປັນຈຳນວນໜ້ອຍກວ່າພວກທີ່ໄປຊອກເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍ ເຊິ່ງແມ່ນວ່າເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ລົງທຶນໂດຍນັກທຸລະກິດຈີນນັ້ນ ແມ່ນຍັງຕ້ ອງການແຮງງານລາວເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເຊິ່ງກໍຄື 1,000 ກວ່າຄົນໃນແຕ່ລະເດືອນ ໃນຮອບ 6 ເດືອນຜ່ານມານີ້ກໍຕາມ ການທີ່ແຮງງານລາວມັກໄປຊອກເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນໄທນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າໄປເຮັດວຽ ກໃນເຂດເສດຖະກິດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ກໍຍ້ອນຫຼາຍເຫດຜົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດອາດຈະສູງກວ່າການໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ດັ່ງທີ່ນາງສາວລາວຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ໄ ປເຮັດວຽກຢູ່ຮ້ານອາຫານແຫ່ງໜຶ່ງໃນບາງກອກໄດ້ສອງສາມເດືອນແລ້ວ ບອກວ່າ ເພາະວ່າໄປເຮັດວຽກທີ່ນັ້ນ ສ່ຽງຫຼາຍ ຄືໄດ້ຍິນຂ່າວຫັ້ນແຫຼະ ຄັນຜິດລະບຽບເຂົາ ຫຼື ຄັນບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍແມ່ນຈະຕັດເ ງິນ ແລະ ລົດບໍ່ຈ່າຍ ຍັງສ່ຽງໃນການໄດ້ໄປເປັນສາວຮ້ານອີກ ແລະ ທີ່ສຳຄັນຄືພາສາການສື່ສານຄືສາເຫດ ສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທດີກວ່າ ເພາະຕອນນີ້ຄ່າເງິນບາດກໍຂຶ້ນສູງ ເຫດການທີ່ແຮງ ງານລາວຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ຫຼື ຖືກບັງຄັບອອກແຮງງານຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງນັ້ນ ກໍປາກົດວ່າມີຫຼາຍ ດັ່ງທີ່ VOA ໂດຍອີງໃສ່ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກຊ່ຽວຊານ ໄດ້ລາຍງານ ໄປໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ການກໍ່ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດກຳລັງແຜ່ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ລວມທັງຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງກາຊີໂນ Kings Romans ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຕົ້ນ ຕໍແມ່ນກິດຈະກຳຫຼອກລວງທາງອອນລາຍ ໂດຍມີສູນລວມ ແລະ ການກັກຂັງຜູ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມຄອງ ເຊັ່ນດຽວກັນ ນາງພອນ ນາມແຝງ ຜູ້ທີ່ເຄີຍໄດ້ໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດໃນໂທລະສັບ ມືຖື ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລ້ວຫຼົບໜີອອກມາຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ຢູ່ໃນເຂດຄຸ້ມໃຫຍ່ທີ່ມີການກັກຂັງແຫ່ງນັ້ນ

ຄົນງານຜູ້ນັ້ນເປັນໜີ້ ຫຼື ເຮັດວຽກບໍ່ຄົບສັນຍາ ຜູ້ກ່ຽວກໍຈະຖືກປ່ອຍໃຫ້ນາຍຈ້າງເອົາໄປເຮັດວຽກໃຫ້ຈົນຄົບສັນຍາ ໃນໝໍ່ໆມານີ້ ທາງກະຊວງແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ປະກາດຂຶ້ນແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈາກ 1 ລ້ານ 300,000 ກີບ ເປັນ 1 ລ້ານ 600,000 ກີບ ເຊິ່ງເທົ່າກັບ 77.80 ໂດລາ ຫຼື ປະມານ 2,900 ບາດຕໍ່ເດືອນ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ ກໍຄືເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ເຊິ່ງເປັນການປັບຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທີ 2 ແລ້ວ ພາຍໃນຮອບ 5 ເດືອນ ຫຼື ເປັນ ການເພີ່ມຂຶ້ນ 23 ເປີເຊັນ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຂຶ້ນຄ່າແຮງງານກໍຕາມ ແຕ່ຊາວໜຸ່ມລາວຍັງບໍ່ລົດລະໃນການໄປຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໄ ທ ໂດຍທີ່ໄປອອກແຮງງານທັງແບບທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ຖືກກົດໝາຍ ບາງຄົນໃນເບື້ອງຕົ້ນກໍໄປເຮັດວຽກໂດຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແຕ່ກໍມາເຮັດໃຫ້ຖືກກົດໝາຍຕາມພາຍຫຼັ ງ ເມື່ອນາຍຈ້າງພໍໃຈຕໍ່ຜົນງານການເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງທີ່ຊາຍຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ໂຮງງານເຟີນີເຈີແຫ່ງໜຶ່ງ ໃນເຂດສະໜາມບິນດອນເມືອງ ຢູ່ບາງກອກ ເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ຄືຂ້ອຍໄປງວດທຳອິດນີ້ຫ ະ ເຮົາຊິເປີດບັນຊີໄທບໍ່ໄດ້ ເຂົາບໍ່ເປີດໃຫ້ ຖ້າເຮົາມີບັດແຮງງານຈຶ່ງເປີດ ເຮົາສອງກໍລະນີ ຄືຖ້າເປັນພັດສະປອດນັກທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ສາມາດເປີດບັນຊີຢູ່ເມືອງໄທໄດ້ ຖ້າເປັນບັດແຮງງານ ຫຼື ເປັນນັກທຸລະກິດ ເຂົາຈັ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດບັນຊີຢູ່ໄທ ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜູ້ກ່ຽວກໍບອກວ່າ ການທີ່ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທໂດຍບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ໄປຕາມສັນຍາຈ້າງ ດັ່ງຢູ່ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື MOU ລະຫວ່າງລັດຖະບ ານລາວ ແລະ ໄທແລ້ວ ແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະຖືກປັບໃໝ ທັງສຳລັບນາຍຈ້າງ ແລະ ລູກຈ້າງ ພ້ອມກັນນັ້ນ ການໄປໃນນາມນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລ້ວລັກລອບເຮັດວຽກ ກໍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເສຍເວລາໃນການເດີ ນທາງຫຼາຍ ເພາະໃນແຕ່ລະ 28 ມື້ໃດ ຜູ້ກ່ຽວຕ້ອງໄດ້ໄປຕໍ່ວີຊາເທື່ອໜຶ່ງ ໂດຍການຂ້າມຊາຍແດນໄປຫາລາວ ຫຼື ໄປກຳປູເຈຍ ຫຼື ມຽນມາ ສຸດແລ້ວແຕ່ບ່ອນໃດໃກ້ກວ່າໝູ່ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA